ນະໂຍບາຍການເຂົ້າບ້ານເຂົ້າເມືອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜົວເມຍຢູ່ກັນລະຟາກຟ້າໂດດດ່ຽວປ່ຽວໃຈ ວ່ານະໂຍບາຍອັນໜຶ່ງຂອງປະເທດນິວຊີແລນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ພັນລະຍາຂອງຜູ້ກ່ ຽວທີ່ເປັນຄົນນິວຊີແລນຢູ່ກັນຄົນລະຟາກຟ້າມາແລ້ວເຖິງ 6 ເດືອນ ຄືວ່າຄົນອົດສະຕຣາລຽນຄົນໜຶ່ງຖືກປະຕິເສດ ຄືບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄປຢູ່ກັບເມຍຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ ຍ້ອນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທັງສອງນັ້ນເ ວົ້າວ່າແມ່ນການຕ້ອງຫ້າມໃນຊາຍແດນນິວຊີແລນກ່ຽວເຖິງໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຄູ່ດັ່ງກ່າວ ຄືຍານາງ Lauren Bell ແລະ ທ່ານ ເຈີຣີ ທອນຄິນຮິລ ສົມລົດກັນໃນເດືອນມົກກະລາປີ 2020 ແລະ ປາດຖະໜາໄປຢູ່ນຳກັນໃນປະເທດ ນິວຊີແລນໃນປີນີ້ ໃນຖານເປັນຄູ່ສົມລົດກັນໃໝ່ໆ ແຕ່ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານຮຽກວ່າ ແມ່ນການເຄັ່ງຄັດການປ້ອງກັນຊາຍແດນນິວຊີແລນເກີນໄປ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງພັດ ພາກຈາກກັນມາແລ້ວເຖິງຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ ຄູ່ດັ່ງກ່າວຢູ່ນຳກັນມາແລ້ວ 9 ເດືອນ ແລະ ຍ້າຍໄປຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດໃນປີ 2016 ແລ້ວຍານາງເບລກັບຄືນໄປຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນໃນທ້າຍປີ 2016 ທ່ານ ທອນຄິນຮິລ ເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ ເດີນທາງໄປສົມລົດຍານາງເບລຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ແຕ່ບາດວ່າຜູ້ກ່ຽວ ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດອັງກິດເພື່ອຈະຮຽນຈົບການສຶກສາໃນຂັ້ນປະລິນຍາເອກ ໂດຍມີເຈດຕ ະນາຈະກັບຄືນໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນໃນວັນທີ 20 ມີນາປີນີ້ ແຕ່ຊາຍແດນຂອງປະເທດນິວຊີແລນປິດລົງໃນມື້ລ່ວງໜ້າທີ່ທ່ານຈະກັບຄືນໄປນັ້ນ ທ່ານ ທອນຄິນຮິລ ຍັງຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດຢູ່ໃນເວລານີ້ ເມື່ອທີ່ຍ ານາງເບລຢູ່ໃນເມືອງຕົງຣັງກາໃນນໍເທີນໄອແລນຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ທີ່ຍານາງເຮັດວຽກເຮັດການເປັນນາຍຄູຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເມື່ອທີ່ໃນຕອນຕົ້ນໆທີ່ນິວຊີແລນປະກາດປິດຊາຍແດນນິວຊີແລນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄູ່ຜົວເມຍດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຍັງ ໂດຍຄິດວ່າໃນໄວບໍ່ຊ້າ ຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກັບຄືນມາຍັງປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ ແຕ່ບາດວ່າກົດໝາຍອັນໜຶ່ງຂອງປະ ເທດນິວຊີແລນສັກສິດຂຶ້ນ ແມ່ນລະບຸໄວ້ວ່າຜົວເມຍໃດໆທີ່ປາດຖະໜາກັບຄືນໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນຕ້ອງມີວີຊາເປັນຄູ່ຊີວິດກັນ ຄືພາດເນີວີຊາ ອັນພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າທັງສອງຮູ້ວ່າຜົວນັ້ນຈະມາຍັງປະ ເທດນິວຊີແລນບໍ່ໄດ້ ກໍທັງທີ່ວ່າສົມລົດກັນແລ້ວກໍຕາມແຕ່ ຍານາງເບລເວົ້າວ່າ ຜູ້ເປັນຜົວທ່ານ ທອນຄິນຮິລ ເປັນຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ກ່ອນນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຈະມີວີຊາເປັນຄູ່ກັນຄືພາດເນີວີຊາເພື່ອຈ ະໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນ ຍານາງກໍເວົ້າວ່າຍ້ອນເຫດການນີ້ເລີຍບໍ່ໄດ້ຂໍເອົາວີຊາ ຍານາງກໍເອີ່ຍບອກໃຫ້ຮູ້ອີກວ່ານິວຊີແລນຕ້ອງມອງເບິ່ງກົດໝາຍນັ້ນ ແລ້ວອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາລຽນເ ຂົ້າໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີພາດເນີວີຊາຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຈະມີກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ບັດນີ້ກໍບໍ່ສາມາດໄດ້ວີຊານັ້ນ ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນໃດໆ ລັດຖະບານນິວຊີ ແລນບັດນີ້ເວົ້າວ່າຜູ້ທີ່ຖືວີຊານັ້ນເທົ່ານັ້ນຈະສາມາດເຂົ້າໄປຍັງປະເທດນິວຊີແລນໄດ້ ອັນແປວ່າທ່ານ ທອນຄິນຮິລ ເຂົ້າໄປຍັງນິວຊີແລນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນທີ່ວ່າບັດນີ້ທັງສອງນັ້ນຢູ່ຫ່າງກັນມາແລ້ວ 6 ເດືອນ ພວກ ເຂົາເຈົ້າມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາຄືພາດເນີວີຊານັ້ນອີກໃໝ່ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວັ້ນສຳລັບວີຊານັ້ນເຖິງ 6 ຄັ້ງ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສຳເລັດຫຍັງ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫຼື ອຸທອ ນໃດໆ ມັນບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງທີ່ວ່າຄົນນິວຊີແລນຫຼາຍປານໃດທີ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະພາບດັ່ງດຽວກັນນັ້ນ ນິໂຄລາ ຮອກ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງຊາຍແດນນິວຊີແລນ ແລະ ວີຊາ ຊີ້ແຈ ງຕໍ່ SBS ວ່າ ຄູ່ຊີວິດກັນທີ່ບໍ່ມີວີຊານິວຊີແລນ ແມ່ນຕ້ອງມີວີຊາ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຖືກຍົກເວັ້ນໂດຍກົດເກນອື່ນໆ ຍານາງແບລເວົ້າວ່າ ພວກຍານາງຮູ້ສຶກວ່າຖືກກີດກັນໂດຍກົດໝາຍນິວຊີແລນນັ້ນ ທ່ານທອນຄິນ ຮິລ ເວົ້າ ວ່າ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການທີ່ພວກທ່ານຢູ່ຫ່າງກັນເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາຂຶ້ນຕື່ມ ທ່ານເຫັນວ່າເມື່ອມີອັນໃດຂຶ້ນມາ ພວກທ່ານແຮງຖືກດັນອອກໄປໄກແສນໄກອີກຕື່ມ ຍານາງແບລເລີ່ມສານເປີດກວ້າງ ອັນໜຶ່ງຂຶ້ນແລ້ວ ເຖິງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນນິວຊີແລນ ເພື່ອໃຫ້ປ່ຽນແປງກົດໝາຍການເຂົ້າເມືອງນິວຊີແລນນັ້ນ ສຳລັບຄົນສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ສານເປີດກວ້າງນັ້ນໄດ້ຮັບລາຍເຊັນແລ້ວ 360 ລາຍເຊັນ ສຳລັບອົດສະຕຣາເລຍ ໃຜໆທີ່ມີຫຼັກຖານມີຄວາມສຳພັນກັນດັ່ງສົມລົດກັນ ຫຼື ຢູ່ນຳກັນໂດຍບໍ່ໄດ້ສົມລົດກັນ ສາມາດເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອຢູ່ກັບຄູ່ຂອງຕົນໄດ້ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີວີຊາອັນສ ະເພາະໃດໆກໍຕາມແຕ່ ຍານາງແບລກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານນິວຊີແລນຈົ່ງລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງກົດໝາຍນັ້ນ ເພື່ອວ່າພວກຍານາງທັງສອງຈະໄດ້ຢູ່ນຳກັນ ແຕ່ຍານາງກໍເວົ້າວ່າພວກຍານາງຄາຢູ່ ແ ລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຍານາງຄິດແມ່ນເອົາທ່ານທອນຄິນ ຮິລ ມາຍັງປະເທດນິວຊີແລນ